ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى ناھەق تۇتقۇن قىلىنغان سىياسىي مەھبۇسلار ھەرىكىتىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بايانات ئېلان قىلىپ خىتاي دائىرىلىرىنى ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسلىرىدىن گۈلشەن ئابباس ئەكبەر ئەسەت قاتارلىقلارنى قويۇپ بېرىشكە چاقىرغان ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ قەيت قىلىشىچە نۆۋەتتە دۇنيا مىقياسىدا بىر مىليون كىشى سىياسىي مەھبۇس سۈپىتىدە تۈرمىلەردە تۇتۇپ تۇرۇلماقتىكەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى ناھەق تۇتقۇن قىلىنغان سىياسىي مەھبۇسلار ھەرىكىتى قوزغاپ ھەر قايسى ئەللەردىن خىتاي تۈرمىسىدىكى ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسى دوختۇر گۈلشەن ئابباس باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىگىرمە ئۈچ كىشىنى ناھەق تۇتقۇن قىلىنغان سىياسىي مەھبۇسلار تىزىملىكىگە كىرگۈزگەنىدى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى ناھەق تۇتقۇن قىلىنغان سىياسىي مەھبۇسلار ھەرىكىتىنىڭ بىر يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئېلان قىلغان باياناتىدا ئۇيغۇر سىياسىي مەھبۇسلىرىدىن گۈلشەن ئابباس ئالاھىدە تىلغا ئېلىنغان باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن پېنسىيەگە چىققان ئۇيغۇر مىللىتىدىن بولغان دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ سالامەتلىكى ياخشى بولمىسىمۇ داۋالىنىشقا ئېھتىياجلىق بولسىمۇ لېكىن خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى تەرىپىدىن ئاساسسىز ئەيىبلەشلەر بىلەن يىگىرمە يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان

بۇنىڭ ئالدىدا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتى ئېكستە چاقىرىق ئېلان قىلىپ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېندىن ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ خىتايدا ناھەق تۇتقۇن قىلىنىپ تۈرمىدە يېتىۋاتقان ئۇرۇق تۇغقانلىرىنى قۇتقۇزۇشنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكا مۇداپىئە مىنىستىرلىقى تۇنجى دۆلەت مۇداپىئە سانائىتى ستراتېگىيىسىنى ئېلان قىلىپ ئامېرىكىنىڭ مۇداپىئە سانائىتى روسىيە ۋە خىتايغا ئوخشاش رىقابەتچىلەرگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن زور ئۆزگىرىشكە موھتاج دەپ تەكىتلىگەن مۇداپىئە خەۋەرلىرى تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ھەرىكەتكە چاقىرىش دەپ ئاتالغان بۇ ستراتېگىيىدە ئامېرىكىنىڭ ھازىرقى ۋەزىيەتكە كۆرە مۇداپىئە سېپى قۇرۇپ چىقىشى ئۈچۈن تەۋسىيىلەر سۇنۇلغان ئۇنىڭدا ئامېرىكا ھېلىھەم دۇنيادىكى ئەڭ ئىلغار قوراللارنى ئىشلەپچىقىرىۋاتقان دۆلەت بولسىمۇ بىراق ئۇ ھازىرقى رىقابەتكە تولغان دۇنياغا نىسبەتەن يېتەرلىك ئەمەس ئەۋزەللىكىمىزنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئاشۇرۇش ئۈچۈن چوقۇم ئۇلارنى سۈرئەت بىلەن ۋە كەڭ كۆلەمدە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇشىمىز كېرەك دېيىلگەن ھۆججەتتە يەنە ئامېرىكىنىڭ ئاساسلىق رىقابەتچىسى بولغان خىتاينىڭ يېقىنقى ئوتتۇز يىلدا پاراخوت ياساشتىن ھالقىلىق مىنېرال ماددىلار ۋە مىكرو ئېلېكترون مەھسۇلاتلىرىغىچە بولغان نۇرغۇن مۇھىم ساھەدە يەر شارىۋى سانائەت كۈچلۈك دۆلىتىگە ئايلانغانلىقى ئەسكەرتىلگەن ۋە ئامېرىكا مۇداپىئە مىنىستىرلىقىغا ھەربىي مۇداپىئە سانائىتىنى كۈچەيتىش، بۇ ساھەدىكى تەمىنلەش زەنجىرىنى كۆپ خىللاشتۇرۇش، تېخىمۇ كۆپ كەسىپ ئەھلىلىرىنى تەربىيىلەش ۋە شېرىك دۆلەتلەر بىلەن تېخنىكا ھەمكارلىقىنى ئاشۇرۇش قاتارلىق تەكلىپلەرنى سۇنغان. يۇقىرىدىكى بۇ دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشى دەل بۇ ھەپتىنىڭ بېشىدا ئامېرىكا ۋە خىتاينىڭ ھەربىي ئەمەلدارلىرى ئىككى يىل ئارىدىن كېيىن تۇنجى قېتىم يۈزتۇرانە كۆرۈشكەندىن كېيىنگە توغرا كەلگەن.

ئىككى دۆلەت ئارىسىدىكى رىقابەتنىڭ توقۇنۇشقا ئايلىنىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىككى دۆلەت ئارمىيىسىنىڭ ئالاقىسىنى ئوچۇق ساقلاشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن بېلگىيە دائىرىلىرى خىتاي تەرىپىدىن لاگېر تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنزنىڭ ئابرۇيىنى چۈشۈرۈشكە ۋەزىپىلەندۈرۈلگەن بېلگىيىلىك ئوڭ قانات سىياسىيون فرانك كرېيلمان ئۈستىدىن خىتاي ئىستىخباراتى ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلىش گۇمانى بىلەن جىنايىي تەكشۈرۈش باشلىغان يېقىندا مالىيە ۋاقتى گېزىتى گېرمانىيەنىڭ ئەينەك فرانسىيەنىڭ لېموندى گېزىتلىرى بىرلىكتە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق بېلگىيە ۋلامس بېلاڭ رادىكال ئوڭ قانات پارتىيەسىنىڭ سابىق ئەزاسى فرانك كرېيلماننىڭ ئۈچ يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت خىتاي ئۈچۈن جاسۇسلۇق قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئونىنچى يانۋار خەۋەر قىلىشىچە بېلگىيە دائىرىلىرى بۇنىڭدىن خەۋەردار بولغان بولسىمۇ لېكىن ھازىرغىچە كرېيلمان ۋە باشقا گۇماندارلارنىڭ ھەرىكىتى بېلگىيەدە جاسۇسلۇق قىلمىشى دەپ قارالمىغاچقا ئۇلارنى جاۋابكارلىققا تارتمىغانىكەن لېكىن بېلگىيە ئەدلىيە مىنىستىرى پائول فون تېگچىلت ئونىنچى يانۋار چارشەنبە كۈنى فرانك كرېيلماننىڭ دېلوسى بېلگىيە فېدېراتسىيە ساقچى ئىدارىسىنىڭ چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش تارماقلىرى تەرىپىدىن فېدېرال تەپتىش دائىرىلىرىگە تاپشۇرۇلغانلىقىنى ئېيتقان مالىيە ۋاقتى گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بېلگىيە فېدېرال تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ باياناتچىسى ئېرىك فون دۇيس فېدېرال تەپتىش ئىشخانىسىنىڭ رەسمىي تەكشۈرۈش باشلىغانلىقىنى دەلىللىگەن ئەمما دېلو ھەققىدە ئىلگىرىلەپ ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەشنى رەت قىلغان بېلگىيە ئەدلىيە مىنىستىرى فون تېگچىلت فرانك كرېيلماننىڭ دېلوسى ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئايدا فېدېراتسىيە ساقچى ئىدارىسى چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش ئىشخانىسىنىڭ دىققىتىنى قوزغاپ ئۇنىڭ دېلوسىنىڭ تەپتىش دائىرىلىرىگە يوللانغانلىقىنى ئېيتقان مالىيە ۋاقتى ئەينەك ۋە لېموندې گېزىتلىرى يېقىندا ئېلان قىلغان تەكشۈرۈش دوكلاتىدا كرېيلماننىڭ خىتاي دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقى ئەمەلدارىدىن يوليورۇق ئالغانلىقى ئۇنىڭ ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ ئالىي تەتقىقاتچىسى لاگېر مۇتەخەسسىسى ئادرىيان زېنزنىڭ ئابرۇيىنى چۈشۈرۈشكە بۇيرۇلغانلىقىغا ئائىت ھۆججەتلەرنى ئاشكارىلىغان بېلگىيە تەپتىش دائىرىلىرىنىڭ فرانك كرېيلماننىڭ ئۈستىدىن دېلو تۇرغۇزۇشى بېلگىيە باش مىنىستىرى ئالېكساندېر دېكرو ئون ۋە ئون ئىككىنچى يانۋار كۈنلىرى خىتايدا زىيارەتتە بولغان بىر پەيتكە توغرا كەلدى دېكرونىڭ خىتاي زىيارىتى باشلانغان ئونىنچى يانۋار كۈنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بايانات ئېلان قىلىپ بېلگىيە باش مىنىستىرىنىڭ خىتايدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىنى كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىشنى تەلەپ قىلغان
ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. نۆۋەتتە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدا

تەپسىلاتىدا بولسۇن! خىتاي دائىرىلىرى لاگېرلارنىڭ، يەنى كەسپىي تەربىيەلەش مەكتەپلىرىنىڭ تاقىلىپ بولغانلىقىنى ئېلان قىلغىلى بەش يىلدىن ئاشقان بولسىمۇ، ئوخشاش نامدىكى مەكتەپلەرنىڭ ھېلى ھەم بارلىقى ئىزچىل ئاشكارىلىنىپ تۇرۇۋاتقان يىپ ئۇچى ۋە پاكىتلاردىن مەلۇم بولماقتا. مۇخبىرىمىزنىڭ بىر يىپ ئۇچىغا ئاساسەن ئېنىقلاشلىرىدا، ئىلى ئوبلاستىنىڭ قورغاس ناھىيەسىدىكى سۈيدۈڭ بازىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئىلگىرى قىرىق ئەللىكچە لاگېر بارلىقى، نۆۋەتتە بۇلاردىن ئاز دېگەندە ئىككىسىنىڭ داۋاملىق ھالدا ماڭدۇرۇلۇۋاتقانلىقى دەلىللەندى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلارنى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلنىڭ ئاخىرىغا كەلگەندە تۈرمىگە ئۆزگەرتىش ئارقىلىق خەلقئارا جامائەت پىكرىنىڭ بېسىمىدىن قۇتۇلۇشنىڭ يولىنى تۇتقان مانا مۇشۇ قوغدىنىش تەدبىرى بويىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ سابىق رەئىسى شۆھرەت زاكىر رايوندىكى ئاتالمىش كەسپىي تەربىيەلەش مەكتەپلىرىنىڭ تاقالغانلىقى ۋە ئۇ يەردىكى ئاتالمىش ئوقۇغۇچىلارنىڭ مەكتەپ پۈتتۈرۈپ بولغانلىقىنى بېيجىڭدىكى مەخسۇس بىر ئاخبارات يىغىنىدا ئېلان قىلغانىدى

ھە. مۇكاپاتلانغان ۋاقىتلىرىڭىز بارمۇ؟ مانا بىر پارتىيە ئەزاسى بولۇپ. ۋاي بىزدە ئۇ نەچچە قېتىم ئالدۇق ئالمامدىغان. ئۆزىنىڭ پارتىيە ئەزاسى ئىكەنلىكىنى ئىپتىخار بىلەن تىلغا ئالغان بۇ سېكرېتار سۈيدۈڭدە ئىلگىرى قىرىق ئەللىكچە ئورۇندا لاگېر بارلىقىنى تىلغا ئېلىپ، بۇلاردىن ھازىر ئاز دېگەندە ئىككىسىنىڭ داۋاملىق ماڭدۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىدى.
سۈيدۈڭدە قانچىسى بار ئۇ تەربىيەلەش مەكتىپىدە، مەركەزدە؟ ھازىرما؟ ھە. بىزدە ئۆيمۇ ماي ئىسكىلاتنىڭ قېشىدا مانا رۆشەنباغ ماۋۇ ئىلىغا بارىدىغان. ھا.
ھازىر شۇ ماي ئىسكىلاتنىڭ قېشىدا بىر مەكتەپ بار.
ھا. قانچىسى بارتتى، بۇرۇن قانچىسى بارتتى؟
بۇرۇن خېلى بارتتى، بۇ قىرىق ئەللىكتەك بارتتى.
ئۇنىڭ دېيىشىچە، بۇ ئىككىسىدىن بىرى ئىلى ئۈرۈمچى يولى ياقىسىدىكى قورغاس سۈيدۈڭ بازىرىغا تۇنجى كىرىش ئېغىزى بولغان يەرلىك ئاھالىلەر تەرىپىدىن ماي ئىسكىلات دەپ ئاتىلىدىغان جاي ئىكەن.
بىرسى ئاشۇ مايسكلاتنىڭ يېنىدا، مايسكلات. ھە. مەكتەپنىڭ. ھە، شۇ، شۇ. ئاشۇ چوڭ تاشيولنىڭ بويىدا ياكى؟
ھە، چوڭ تاشيولنىڭ بويىدا چوڭ مەكتەپچۇ.
مەزكۇر لاگېر كانادالىق لاگېر تەتقىقاتچىسى شاۋن جاڭ تەرىپىدىن سۈنئىي ھەمراھ رەسىملىرى ئارقىلىق ئەڭ دەسلەپتە بايقالغان لاگېرلاردىن ۋە قورغاستا ئەڭ دەسلەپ قۇرۇلغانلىقى مەلۇم بولغان لاگېر ئىدى. دېيىلىشىچە يەنە بىر لاگېر سۈيدۈڭنىڭ يېڭىئاۋات مەھەللىسىگە جايلاشقان.
يەنە بىرسى شۇ، يەنە بىرسى شۇ. يەنە بىرسى بىزنىڭ مانا ئۇ.
ئاشۇ يېڭىئاۋاتتا. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ مەلىمۇ ئىلى ئۈرۈمچى يولىنىڭ ياقىسىدىكى سۈيدۈڭگە ئىككىنچى كىرىش ئېغىزىغا توغرا كېلىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئەتراپىدا ئاشلىق ساڭ قاتارلىق يەرلىك ئاھالىلەرگە تونۇش قۇرۇلۇشلار بار ئىكەن.
شۇ يېڭىئاۋاتتىكى دېگىنىڭىز مۇشۇ مايسكلاتتىكى شۇمۇ ئۇ باشقىمۇ؟ ئاشۇ پارلاق دادۈينىڭ ئۇدۇلىدا ئاز چوڭ ئۆستەڭنىڭ بويىدا بىر نېمە بارغۇ چوڭ قۇرۇلۇش؟
ھە ئاشۇ. ئا بەشىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئەتراپىغا توغرا كېلەمدۇ؟ يوق بەشتۇ بەشىنچى ئوتتۇرا مەكتەپ مانا بازار ئىچىدىغۇ.

شۇ دېھقانلارنىڭكى يېرىدى، بۇ كېيىن قۇرۇلۇش سالدىغۇ يا مال بازىرى يېرىدى.
مەزكۇر سېكرېتار يەنە بۇ ئىككى لاگېردا نۆۋەتتە ئۆزى بىلەن بىر مەھەللىلىك ئاھالىلەردىن تۆۋەندىكى بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ھېلىھەم تەربىيەلىنىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ.
ھازىرمۇ باردۇ كىشى، ئادەملەر ئۇ يەردە ھازىرمۇ؟ ھازىرمۇ بار، ھە بار. مايسكلاتتىكى تەربىيەلەش مەركىزىدە كىملەر بار؟ سىزنىڭ باشقۇرۇش تەۋەلىكىڭىزدىن.
داۋۇت دەيدىغان بىرسى بار.

لاگېرلارنىڭ يەنى ئاتالمىش كەسپىي تەربىيەلەش مەكتەپلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقى يەرلىك ۋەزىپىدارلار تەرىپىدىن دەلىللەنگەن مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ لاگېرلارنى تۈرمىگە ئايلاندۇرۇش ئارقىلىق قانۇنسىز تۇتقۇننى كۆرۈنۈشتە قانۇنلۇق تۇتقۇنغا ئايلاندۇرغانلىقى ۋە مۇشۇ يول بىلەن خەلقئارا ئورگانلارنىڭ لاگېرلار ھەققىدىكى تەنقىد ۋە تەكشۈرۈش تەلەپلىرىنى توسۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، شۇنداقلا بىر قىسىم نامەلۇم قولايلىقلار سەۋەبىدىن ئاز ساندىكى لاگېرلارنى يەنە ئەسلىدىكى نامى بويىچە ساقلاپ قالغانلىقىنى پەرەز قىلىشىدۇ.
لوندون ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقشۇناسلىق ۋە ئافرىقا ئىنستىتۇتى، SOAS، نىڭ پىروفېسسورى رېيچېل خارس خانىم ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى جورجى ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىغا قاراشلىق ئېليوت خەلقئارا مۇناسىۋەت ئىنستىتۇتىدا ئۇيغۇر مىراسلىرى ۋە خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا لېكسىيە سۆزلىگەن. رېيچېل خانىم لېكسىيەسىدىن كېيىن رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، خىتاي دائىرىلىرىنىڭ رايوندا ساياھەتچىلىكنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ۋە ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇسسۇلى قىزغىنلىقىنى باھانە قىلىپ، ئۇيغۇرلارنى ھەر خىل شەكىلدە باستۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى بايان قىلدى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار، مۇخبىرىمىز شەھرىزادنىڭ رېيچېل خارس خانىم بىلەن ئېلىپ بارغان مەخسۇس سۆھبەت زىيارىتىدە بولسۇن.
رېيچېل خانىم، زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغىنىڭىزغا كۆپ رەھمەت.
بىلگىنىڭىزدەك، ئۇسسۇل ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت ۋە سەنئەت ئادەتلىرىنىڭ مۇھىم بىر قىسمى سۈپىتىدە توي ۋە باشقا سورۇنلاردا دائىم ئوينىلىدۇ. ئۇسسۇلنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى رولى جەھەتتىن ئېيتقاندىمۇ، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بايراملاردا ئۇسسۇل ئويناپ، ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىيىتىنى نامايان قىلىشقا تىرىشماقتا. سىزچە ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنىڭ ئۇيغۇر دىيارى ۋە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە قوغداشتىكى ئەمەلىي تەسىرى ھەققىدە مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆز قارىشى نېمە؟ مېنىڭچە، ئۇيغۇر ئۇسسۇلى كۆپ قاتلاملىق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئىنتايىن مۇھىم بىر پارچىسى. شۇڭلاشقا ئۇيغۇر ئائىلىلىرىدە ۋە جامائەت سورۇنلىرىدا مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. ئەلۋەتتە، ئۇنىڭ كەسپىي جەھەتتىكى مۇھىملىقىمۇ بار. مېنىڭچە، ئۇيغۇر ئۇسسۇلى نەچچە ئون يىللاردىن بېرى كەسىپلىشىۋاتقان ناھايىتى چىرايلىق ۋە تەرەققىي قىلغان بىر سەنئەت شەكلىدۇر. شۇڭا مەن بۈگۈن لېكسىيەمدە سۆزلىگەن سەھنىلەشكەن ئۇيغۇر ئۇسسۇلى بىلەن سورۇنلاردا ئوينىلىدىغان ئەنئەنىۋى ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ئوتتۇرىسىدا خېلى چوڭ پەرق بار.
سىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇسسۇلىنى ئۆزىنىڭ سىياسىي تەشۋىقاتى ئۈچۈن ۋاسىتە سۈپىتىدە قوللىنىۋاتقانلىقى توغرىلىق قانداق قارايسىز؟ بۇنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە قاماش، باستۇرۇش قىلمىشلىرى ۋە شۇنداقلا ئۆزىنى ئاقلاش تەشۋىقاتلىرى بىلەن قانداق باغلىغىلى بولىدۇ؟

تېخىمۇ كۆپ باغلاشقا ئىلھاملاندۇرۇش ئۈچۈن جىددىي قانات يايدۇرۇۋاتقان ھۆكۈمەت تەشۋىقات پائالىيىتىدۇر. يەنە بىر جەھەتتىن ئالغاندا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇسسۇلى دەۋاتقان ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى ۋاسىتە قىلىشى قارىماققا ئۇتۇقلۇق بولغاندەك قىلىدۇ. چۈنكى سىز نۇرغۇن خىتايلارنىڭ ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ۋە مەدەنىيىتىنى ھەقىقەتەن ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ھېس قىلىسىز. شۇڭا بۇ نۇقتىلاردىن قارىغاندا، مەزكۇر تېمىنىڭ قىزىقارلىق يېرى ئۇنىڭ نوقۇل تەشۋىقات بولغانلىقى ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقىدۇر.
سىزچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇسسۇلىنى قوللىنىشتىكى مەقسەت-غەرىزى زادى نېمە؟
broadly a way of pulling the Uyghur region more closely into مېنىڭچە بۇ چوڭ جەھەتتە ئۇيغۇر رايونىنى خىتاينىڭ گەۋدىسىگە تېخىمۇ يېقىن باغلاشنىڭ بىر يولىدۇر. شۇڭا بۇ سىياسىي جەھەتتىن مۇنداق بىر ئورتاق ئاڭنى تەشۋىق قىلىش رولىنى ئوينايدۇ. يەنى بىز ئەمدى ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى پەقەت سەھنىلەردىلا كۆرۈپ ئولتۇرمايمىز، بەلكى بىزمۇ ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى ئوينىيالايمىز، بۇ ياخشى ئەمەسمۇ؟ دېگەننى تەشۋىق قىلىش رولىنى ئوينايدۇ. سىزگە مەلۇم، بۇ يەردە سىياسىي ئامىل بار، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئوخشاشلا ئىقتىسادىي ئامىلمۇ بار، شۇڭا ئۇلار ئۇيغۇر ئۇسسۇلىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇر رايونىدا خىتاي ساياھەتچىلىكىنى تەشۋىق قىلىپلا قالماي، بەلكى ئىقتىسادىي جەھەتتىنمۇ پايدا ئالىدۇ.
خىتاي تاراتقۇلىرىدىكى ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇسسۇلى ھەققىدىكى تەشۋىقاتلاردىن قارىغاندا، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ۋە ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى پەقەتلا بىر ۋاسىتە ياكى پايدىلىنىش قورالى ئورنىغا چۈشۈرۈپ قويۇشىنىڭ يوشۇرۇن خەۋپىنى نېمە دەپ قارايسىز؟
مېنىڭچە، ئۇيغۇر ئۇسسۇلى ئۇنداق بولۇپ قېلىشتىن تېخى يىراق. يەنى ئۇنىڭ ھاياتىي كۈچى ئىنتايىن زور. مەن ئۇيغۇر ئۇسسۇلىنى ھەرگىزمۇ خىتاينىڭ پەقەتلا تەشۋىقات قورالى بولۇپ قالىدىغان ئۇنداق ئورۇنغا چۈشۈپ قالىدۇ دەپ قارىمايمەن.
سىزچە ئۇسسۇل ۋە باشقا مەدەنىيەت پائالىيەتلىرى باشقىلارنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى بىر تەرەپلىمە قاراشلىرىنى شەكىللەندۈرۈشتە قانداق تەسىرى بار دەپ قارايسىز؟

سىز ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇسسۇلىنى تەشۋىق قىلىش پائالىيەتلىرىنى خىتاينىڭ كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ۋەزىيىتى ھەققىدىكى چۈشەنچىسىنى ئۆزگەرتىش يولىدىكى تىرىشچانلىقىنىڭ بىر قىسمى دەپ قارامسىز؟
ھەقىقەتەنمۇ شۇنداق، بۇ خىتاينىڭ كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ۋەزىيىتى ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى ئۆزگەرتىش يولىدىكى تىرىشچانلىقىلا ئەمەس، بەلكى كىشىلەرنىڭ بۇ مەسىلە ھەققىدىكى ھېسسىياتىنىمۇ ئۆزگەرتىش يولىدىكى ئۇرۇنۇشىدۇر. تېخى بىر قانچە يىل ئىلگىرىلا نۇرغۇن خىتايلار ماڭا، بىلەمسىز، بۇ بەك خەتەرلىك، مەن تېررورلۇقتىن قورقىمەن،

خىتايغا ياكى ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىپ ئۇ قىزلارنى زىيارەت قىلىش ئىمكانىيىتىم يوق. ئەمما مېنىڭ ئۇلارنىڭ ساداسىنى ئاڭلىغۇم بار. مەن ئۇلارنىڭ ساياھەتچىلىك كەسپىگە ئېلىپ كىرىلىپ ئۇسسۇل ئويناشقا سېلىنغانلىقىدەك كەچمىشلىرىگە بەك قىزىقىمەن. ئۇلارنى بىلگۈم ۋە چۈشەنگۈم بار. چۈنكى ئۇلار ھەقىقەتەنمۇ خىتاينىڭ شىنجاڭ ساياھەتچىلىكى تەشۋىقاتىدا ساياھەتچىلەرنى بۇ رايونغا قىزىقتۇرۇۋاتقان. ياكى جەلپ قىلىۋاتقان كىشىلەردۇر. مېنىڭچە ئۇلار ئىنتايىن مۈشكۈل، ئامالسىز ۋە ئاجىز ئەھۋالدا. چۈنكى رايوندا يەنىلا مەجبۇرلاش ناھايىتى ئېغىر. مېنىڭچە بىز ئۇلارنىڭ كەچمىشلىرىگە جىددىي كۆڭۈل بۆلۈشىمىز كېرەك.
زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغىنىڭىزغا كۆپ رەھمەت.
مەنمۇ خۇرسەنمەن. سىزگە كۆپ رەھمەت.
ئامېرىكىنىڭ CBS قانىلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رۇخسىتى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىگە زىيارەتكە بارغان. شۇنداقلا ئۇيغۇرلار ھەم ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدە مەخسۇس پروگرامما ئىشلىگەن. خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ كانىيى بولغان يەر شارى ۋاقتى گېزىتى بۇ پىروگراممىنى ماختاپ، سى بىي ئەس شىنجاڭدىكى تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرى ۋە تۈرمىلەر ھەققىدە ئىسپات تاپالمىدى دەپ داۋراڭ سالغان. ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان كۆزەتكۈچىلەر بىلەن مۇتەخەسسىسلەر سى بىي ئەسنىڭ ئۇيغۇر دىيارى ھەققىدە ئىشلىگەن مەخسۇس پىروگراممىسىغا ۋە خىتاينىڭ بۇنىڭدىن ئۇستىلىق بىلەن پايدىلىنىپ، ئۇنى ئۆزىنىڭ تەشۋىقاتى ئۈچۈن سۇيىئىستېمال قىلىۋاتقانلىقىغا قارىتا جىددىي ئىنكاس قايتۇردى. تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولسۇن.
يېقىندا ئامېرىكىنىڭ داڭلىق رادىئو تېلېۋىزىيە قانىلى سى بى ئېس خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رۇخسىتى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىغا زىيارەتكە بېرىپ مەخسۇس ھۆججەتلىك فىلىم ئىشلىگەن ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان كۆزەتكۈچىلەر بىلەن مۇتەخەسسىسلەر بۇ فىلىمنىڭ ئوبيېكتىپ ئەمەسلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئامېرىكىدىكى داڭلىق رادىئو تېلېۋىزىيە قانىلى سى بې ئەس شىنجاڭ ھۆججەتلىك فىلىمىنى ئېلان قىلغان فىلىمدا فىلىم ئىشلەش جەريانىدا ئۇيغۇر ئېلىدا ئېلىپ بېرىلغان زىيارەت ۋە پائالىيەتلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىر تۇتاش ئورۇنلاشتۇرۇشى ۋە قاتتىق نازارىتى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلغانلىقى ئاشكارا تىلغا ئېلىنغان فىلىمدا يەنە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھەممە يەرلەرنىڭ كامېرا ۋە يۈز تونۇش ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق نازارەت قىلىنىدىغانلىقى تۈپەيلى ئۇلار ئۇچراشقان ھېچقانداق بىر كىشىنىڭ ئۆزلىرى بىلەن پاراڭلىشىشقا جۈرئەت قىلالمىغانلىقى ئېنىق كۆرسىتىلگەن ئامېرىكا باشلىقىدىكى بىر قىسىم غەرب ئەللىرى پارلامېنتلىرى ۋە خەلقئارادىكى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا يۈرگۈزگەن سىياسىتىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئەيىبلەۋاتقان مەزگىلدە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ تەتۈر تەشۋىقاتنى كۈنسېرى كۈچەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى لاگېر ۋە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ھەققىدىكى تەتقىقات دوكلاتلىرى بىلەن تونۇلغان دوكتور ئادريان زېنز ئېكستە سى بى ئېس قانىلىنىڭ شىنجاڭ ھۆججەتلىك فىلىمىگە ئىنكاس قايتۇرۇپ مۇنداق دېگەن سى بى ئېس قانىلى لاگېرلار ھەققىدە ھەددىدىن زىيادە سۆز قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتى سادىر قىلىۋاتقان باشقا ۋەھشىيلىكلەرگە سەل قارىغان بۇ دوكلاتنى شىنجاڭدىكى كۆپ تەرەپلىمىلىك ۋەھشىيلىك ۋە زۇلۇمنى مۇلاھىزە قىلىشتا ئاجىز دېيىشكە بولىدۇ شىنجاڭدىكى لاگېرلار زۇلۇم ۋەھشىيلىكلەر ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىقلار بې دې تې دوكلاتىدا تىلغا ئېلىنغان ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ھەم ئىلمىي تەتقىقاتلاردا ئوچۇق ئاشكارا مۇزاكىرە قىلىنغان بۇ دوكلات ئېنىقلا خىتاينىڭ تەشۋىقات تىرىشچانلىقىنى تەنقىد قىلغان بولسىمۇ ئەمما مۇتەخەسسىسلەرنىڭ سىياسىي مۇھىت سىياسەتنىڭ يولغا قويۇلۇشىغا ئائىت پىكىر ۋە كۆز قاراشلىرى قانچىلىك دەرىجىدە بۇ دوكلاتقا كىرگۈزۈلدى بۇ ماڭا ئېنىق ئەمەس. سى بى ئېس قانىلىنىڭ شىنجاڭ ھۆججەتلىك فىلىمىنىڭ مەزمۇنى ۋە خاراكتېرى ھەققىدە سۆز بولغاندا ئامېرىكىدىكى خىتاي ئانالىزچىسى بېيجىڭ باھارى ژۇرنىلىنىڭ سابىق باش مۇھەررىرى خۇ پىڭ ئەپەندى كۆز قارىشىنى مۇنداق شەرھلىدى.
ئامېرىكىنىڭ سى بى ئېس قانىلىنىڭ ئىشلىگەن ھۆججەتلىك فىلىمى بەك كۈلكىلىك بۇ ئەخلاقىي ئۆلچەمگە توشمىغان بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىشلەپ چىقارماقچى بولغان تەشۋىقاتىدىن باشقا نەرسە ئەمەس بۇ پروگرامما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتى ئۈچۈن خىزمەت قىلغان بۇنىڭدا ئاساسىي قاتلامدىكى چىرىكلەشكەن كادىرلارنىڭ ئالدامچىلىقى يەنى قولى بار ھۆكۈمەت ۋە ئاساسىي قاتلامدىكى چىرىكلەشكەن كادىرلارنىڭ ماسلىشىشى بىلەن بۇ پروگرامما ئوتتۇرىغا چىققان شۇڭا بۇ ئۇيغۇرلار ۋە شىنجاڭ ھەققىدە ئىسپات بولالمايدۇ بىز بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ساختىپەزلىكىنى ۋە خىتايغا ئويۇنچۇق بولغان ساياھەت ئۆمىكىنىمۇ تەنقىد قىلىشىمىز كېرەك بۇ ئۆمەكنىڭ شىنجاڭ ھەققىدە ئۆگىنىشى كېرەك بولغان نۇرغۇن ھەقىقەتلەر بار
خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ مەتبۇئاتى بولغان يەر شارى ۋاقتى گېزىتى سى بىي ئېس قانىلىنىڭ شىنجاڭ ھەققىدىكى ھۆججەتلىك فىلىمىنى ماختاپ سى بىي ئېس شىنجاڭدىكى تۇتۇپ تۇرۇش مەركەزلىرى ۋە تۈرمىلەر ھەققىدە ئىسپات تاپالمىدى دەپ داۋراڭ سالغان ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ يەر شارى ۋاقتى گېزىتىنىڭ بۇ ئىنكاسىغا رەددىيە بەردى ئۇنىڭ قارىشىچە سى بىي ئېس قانىلىنىڭ شىنجاڭ ھەققىدىكى ھۆججەتلىك فىلىمىنىڭ خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ كانىيى ۋە تەشۋىقات قورالى بولغان يەر شارى ۋاقتى گېزىتى تەرىپىدىن ماختىلىشىلا بۇ فىلىمنىڭ ئوبيېكتىپ ئەمەسلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن CBS-نىڭ بۇ پروگراممىسى ناھايىتى ئاجىز. پەقەتلا خىتاينىڭكى ئۇيغۇرلار ئىسپاتلار بىلەن، دەلىللەر بىلەن كۆرسەتكەن مىللىي قىرغىنچىلىقنى يانداپلا ئۆتۈپ كەتكەن. ئەمما لېكىن ئۇ يەردىكى خىتاينىڭ يېقىندا يوشۇرۇۋاتقان ساقچىلىرىنى، لاگېرلىرىنى ھەممىسىنى بۇنى تىلغا ئالمىغان. پەقەتلا خىتاينىڭ ئۇ يەرگە سالغان مەبلەغ ئۇ بۇلارنى بىر نۇقتىلىق قىلىپ يورۇتقان. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە خىتاينىڭكى يەر شارى گېزىتىمۇ بۇنى ئوبزور مەخسۇس يېزىپ، ئامېرىكىنىڭ مۇنداق دېگەن ۋاقتىدا غەربنىڭكى مەتبۇئاتلىرى ئەمدى ئەقىل ھوشىنى تېپىشقا باشلىدى، راستچىللىقنى سۆزلەشكە باشلىدى دەپ بۇ خىل ئاجىز، كۈچلۈك بولالمىغان بىر تەرەپلىمە خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى ئازدۇر كۆپتۇر قوبۇل قىلغان بىر ماقالىنى ماختىشى، دېمەك، سى بى ئېسنىڭكى بۇ دوكلاتى ياكى بۇ ھۆججىتى ئوبيېكتىپ بولالمىغان. بۇ يەردە تا بۈگۈنگىچە دەلىل ئىسپاتنىڭ يەنە بىرسى، كۆپلىگەن ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ تىرىك ئۆلۈكلۈگىنى بىلمەيدۇ، نەدىلىگىنى بىلمەيدۇ، ئالاقە پۈتۈن ئۈزۈك يەنىلا. بۇنداق بىر شارائىتتا ئۇ يەرگە سېلىنغان مەبلەغ، ئۇ يەردىكى تېز سۈرئەتلىك ئۇ بۇلارنى كۆرسىتىش، يورۇتۇش، بۇ بۇ يەردىكى ئىنسانلارنىڭ، بولۇپمۇ ئۇ يەردىكى يەرنىڭ ئىگىسى بولغان ئۇيغۇر، قازاق قاتارلىق تۈرك مىللەتلىرىنىڭ تارتىۋاتقان دەردى. چۈنكى تەرەققىيات بولسۇن، نېمىلا بولسۇن، ھەممىسى ئىنسان ئۈچۈن خىزمەت قىلىش كېرەك، شۇ يەردىكى يەرلىكلەر ئۈچۈن خىزمەت قىلىش كېرەك. بۇ نەرسىنى يورۇتماي، خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا ماڭغانلىقىدىن، خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنىڭكى ئەڭ كۈچلۈك قورالى پالاقچى، دۇنيادىكى يەر شارى گېزىتىنىڭ ماختىشى. ماختىشىغا ئېرىشكەن. يەر شارى گېزىتىنىڭ ماختىشىغا ئېرىشكەن ھەر قانداق بىر غەربنىڭ مەتبۇئاتى، دېمەك، خىتاينىڭ تەشۋىقاتى بىلەن بىر ئاۋازدا بولغانلىقى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە ئوبيېكتىپ دېگەن نەرسە مەۋجۇت ئەمەس. خەۋىرى ئوبيېكتىپ ئەمەس، بىر تەرەپلىمە بولۇپ قالغان، خىتاينىڭكى دېپىغا ئۇسسۇل ئوينىغان.
يېقىندا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى مەخسۇس دوكلات ئېلان قىلىپ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ساياھەتچىلىكنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنى يوشۇرۇشقا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ بۇ ساياھەتچىلىكنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ساياھىتى دەپ ئاتاپ چەت ئەل ساياھەت شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىغا ساياھەت تەشكىللىمەسلىكنى تەشەببۇس قىلغان ئىدى بۇ دوكلاتنى تەييارلىغان تەتقىقاتچىلاردىن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقات دېرىكتورى ھېنرىك شاجېسكىي رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتى ساياھەت ئارقىلىق تەتۈر تەشۋىقاتنى داۋاملىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتتى ئۇ يەنە بۇ ساياھەت ۋە فىلىملارنىڭ ئاساسلىقى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىسىنى ئاڭلىتىدىكەن ئۇ مۇنداق دېدى CBS piece on rebranding of Xinjiang program so yes I'm aware of the the rip and this has been going on for some time now is ئامېرىكىنىڭ CBS قانىلىنىڭ شىنجاڭ ھەققىدە ئىشلىگەن پروگراممىسى ھەققىدە خەۋىرىم بار بۇ خىل شەكىلدىكى خىتاي زىيارىتى ۋە پروگراممىلار بۇرۇنمۇ بولغان

خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ساياھەتلەرنى ئىنتايىن ئىنچىكىلىك بىلەن تەشكىللەۋاتىدۇ، بۇ خىل ساياھەتلەرنىڭ شەرتى ۋە مەقسىتى ئېنىق، شىنجاڭغا تەكلىپ قىلىنغان كىشىلەرنىڭ بارىدىغان جايلىرى ۋە زىيارەت قىلىدىغان ئادەملەر ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان، يەنى چەكلىمىسى ئىنتايىن ئېغىر. بۇ ساياھەتلەردە ئاساسلىق خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭ ھەققىدىكى ھېكايىسىنى ئاڭلايدۇ.
with Uyghurs and the dominant narrative that you receive on these tours is that of the government. ئاخىرىدا ئىلشات ھەسەن ئەپەندى CBS قانىلى ئىشلىگەن بۇ ئوبيېكتىپ بولمىغان مۈجمەل ھۆججەتلىك فىلىمنىڭ چەت ئەلدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئۇيغۇر دەۋاسىغا تەشۋىقات پائالىيەتلىرىگە ۋە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەت قارشى جىنايەت ھەققىدىكى خەلقئارالىق كۆز قاراشقا سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى.
CBS نىڭ بۇ ماقالىسى ئوبيېكتىپ بولالمىغانلىقى ئۈچۈن ئاجىز بولۇپمۇ خىتاينىڭ ۋەھشىيلىكىنى كۆرسىتىشتە دەلىل ئىسپاتلار يېتەرلىك بولسىمۇ، بۇنى كۆرسىتىشتە ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن، ئەلبەتتە چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر داۋاسىغا ئۇيغۇرلارنىڭكى خەلقئارا كۈچىنى سەپەرۋەر قىلىپ، ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى توساشقا مەلۇم دەرىجىدە سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ. بۇنى تېزدىن، بولۇپمۇ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر تەشكىلاتلار ۋە ئۇيغۇرلار ۋە ئۆزىنىڭ دوست كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلار بىلەن بىرلىشىپ، CBS دەك بۇنداق بىر نامى بار بىر مېدىياغا بېسىم ئىشلىتىش، ئۇلارنىڭكى بۇندىن كېيىن بۇنداق ئاجىز بولغان، ئوبيېكتىپ بولالمىغان ماقالىلارنى ئېلان قىلماسلىققا، ھەقىقىي ئەركىن بېرىپ شۇ يەردىكى ئەھۋالنى تەكشۈرەشكە خىتايغا بېسىم قىلىشنى تەلەپ قىلمىسا، بۇ بىر باشلىنىش بولۇپ، بەلكىم يەنە باشقا مەتبۇئاتلارمۇ بۇ خىلدىكى مۈجمەل ماقالىلارنى ئېلان قىلىشى مۇمكىن، بۇ خىتاينىڭ تەشۋىقاتىغا پايدىلىق بولىدۇ. يىغىنچاقلاپ ئېيتقان ۋاقتىدا چەت ئەلدىكى ئۇيغۇر داۋاسىغا سەلبىي تەسىر بولىدۇ، بولۇپمۇ خەلقئارا كۈچلەرنى سەپەرۋەر قىلىپ، ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى پۈتۈنلەي توختىتىپ، ئۇيغۇرلارنىڭكى ئەركىنلىكىنى كاپالەت قىلىشقا ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشتە بولغان كۈچلەرنى چېچىلدۇرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلار تېخىمۇ كۈچلۈك بۇنداق مۈجمەل ئوبيېكتىپ بولالمىغان خەۋەرلەرگە نارازىلىق بىلدۈرۈش ۋە دەلىل-ئىسپاتلارنى بۇلارغا تەمىنلەش، شۇ ئارقىلىق بۇلارنىڭكى ھەققانىيىتى ئۈچۈن سۆزلىشىنى ئۈندەش لازىم. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى. رادىيومىز مۇخبىرىنىڭ ئىگىلىشىچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئون بىرىنچى يانۋار كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، بۇ يىل بەشىنچى ئايدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يىگىرمە يىللىقىنى خاتىرىلەشنى قارار قىلغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتىدا، قۇرۇلتاينىڭ بۇ يىگىرمە يىللىق تارىخىي مۇساپىدە بارغانچە كۈچلىنىپ، بۈگۈنكى كۈندە مۇھاجىرەتتىكى شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرەشلىرىنىڭ ۋەكىللىك ئورگىنى سۈپىتىدە تونۇلغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. دىققىتىڭلار گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئون بىرىنچى يانۋاردىكى باياناتىدىن مەلۇم بولۇشىچە، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرى بۇ يىل بەشىنچى ئايدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يىگىرمە يىللىقىنى خاتىرىلەشنى قارار قىلغان. باياناتتا مۇنداق دېيىلگەن، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى زامانىدا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر مىللىي ھەرىكىتىنىڭ يېتەكچى ئورگانلىرى ھېسابلانغان شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇرىستان مىللىي قۇرۇلتىيى بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر ياشلىرى قۇرۇلتىيىنىڭ بىرلىشىشى نەتىجىسىدە ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى ئاپرېل گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە قۇرۇلغان ئىدى. يىگىرمە يىللىق بىر تارىخىي مۇساپىنى باشتىن كۆچۈرگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۈگۈنكى كۈندە شەرقىي تۈركىستان مىللىي مۇجادىلىسىنىڭ ۋەكىللىك ئورگىنى سۈپىتىدە

توختاۋسىز ھۇجۇملىرىغا دۇچ كەلگەن بولسىمۇ، ئەمما قەتئىي تىز پۈكمەس ئىرادە بىلەن بارلىق توسالغۇلارنى يېڭىپ، كىچىكلىكتىن زورىيىپ، ئاجىزلىقتىن كۈچىيىپ، بۈگۈن خەلقئارادا تونۇلغان نوپۇزلۇق بىر تەشكىلات ھالىغا كەلدى ھەمدە بۈگۈن دۇنياغا كەلگەنلىكىنىڭ يىگىرمە يىللىقىنى كۈتۈۋېلىش ئالدىدا تۇرماقتا.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلغىنىغا يىگىرمە يىل بولدى. بۇ يىگىرمە يىل جەريانىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى كىچىكلىكتىن چوڭايدى، ئاجىزلىقتىن كۈچەيدى. بۈگۈن دۇنيا قۇرۇلتىيى خەلقئارادا ئۇيغۇر داۋاسىنى تەمسىل قىلىدىغان بىر قۇرۇلۇش، بىر مۇئەسسەسە ھالىغا كەلدى.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۈگۈن بۇ خۇسۇستا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، بۇ مۇراسىمنى ئۆتكۈزۈشتىكى مەقسەتنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ يىگىرمە يىللىق تارىخىي مۇساپىسىنى كۆزدىن كۆچۈرۈش ۋە كېلىچەكنىڭ يول خەرىتىسىنى قايتىدىن سىزىشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. بۇ يىگىرمە يىل جەريانىدا دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ بۈگۈنگە كېلىشى ئۈچۈن خىزمەت قىلغان نۇرغۇن رەھبەرلىرىمىز بار، نۇرغۇن ۋەكىللىرىمىز بار، نۇرغۇنلىغان قوللىغۇچىلىرىمىز بار. شۇنىڭغا بىز بۇ دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرۇلۇشىنىڭ يىگىرمە يىللىق مۇراسىمىنى ھازىرغىچە دۇنيا قۇرۇلتىيىغا كۆڭۈل بەرگەن، دەستەكلىگەن، خىزمەت قىلغان پۈتۈن ئىنسانلىرىمىز بىلەن بىرلىكتە بۇنى خاتىرىلەپ، يىگىرمە يىللىق مۇساپىمىزگە بىر قاراپ چىقىش ۋە بۇنىڭدا خىزمەت قىلغان پىداكار رەھبەرلىرىمىز، ۋەكىللىرىمىز، قوللىغۇچىلىرىمىزغا بولغان شۈكرانلىرىمىزنى بىلدۈرۈش ۋە يىگىرمە يىل جەريانىدا بېسىپ ئۆتكەن مۇساپىلىرىمىزنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغان تەرەپلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈش، مۇۋەپپەقىيەتلىك بولمىغان يەكۈنلەشكە تېگىشلىك تەجرىبە-ساۋاقلارنى يەكۈنلەش ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش، خەلقىمىزنىڭ ھۆرىيىتى ئۈچۈن تېخىمۇ مۇكەممەل بىر شەكىلدە خىزمەت قىلىشنىڭ يوللىرىنى پۈتۈن كەلگەن رەھبەرلەر، ۋەكىللەر بىلەن بىللە مۇزاكىرە قىلىش، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يىغىننى بىز ئورۇنلاشتۇرۇۋاتىمىز.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تۇنجى رەئىسى ئەركىن ئالىپتېكىن ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرۇلۇش ھارپىسىدا قوبۇل قىلىنغان بەش ماددىلىق بىر كېلىشىمنى ئەسلەپ ئۆتتى.
مەن مىڭ توققۇز يۈز توقسان تۆت، ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىللىرى ئارىسىدا ئۆز ئالدىمغا چەت ئەللىكلەر بىلەن قۇرغان تەشكىلاتلار بىلەن بىللە ئۆزۈمنىڭ بىر كىشىلىك ۋىجدانىي قەرزىمنى ئادا قىلىمەن دەپ، لوببى پائالىيەتلىرى ئېلىپ بارىۋاتقان چاغلار. تىبەت، شەرقىي تۈركىستان، ئىچكى موڭغۇلىيە تەشكىلاتىنى قۇرۇپ، شۇنىڭ بىلەن بىز پائالىيەت ئېلىپ بارىۋاتقان زامانلاردى. توغرا ئېسىمدە قالغان بولسا، بەش ماددە، پرىنسىپ، توغرىسىدا كېلىشتۇق. بۇ كېلىشىملەرنىڭ، پرىنسىپلەرنىڭ بىرىنچىسى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ تولۇق مۇستەقىللىقىنى مەقسەت قىلىش. ئىككى، ۋەتەن سىرتىدا ياشاۋاتقان شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ ئىدىيەسىگە مۇستەقىللىك پىكرىنى سىڭدۈرۈش، خەلقئارا ھوقۇقچىلار بىلەن كۆرۈشۈپ، دۇقنىڭ نىزامنامىسىنى تەييارلاپ چىقىش، ئۈچىنچىسى بولسا، قۇرۇلماقچى بولغان تەشكىلاتنى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتايى دەپ ئاتاش، پرىنسىپلەردە كېلىشكەندىن كېيىن بىز.
ئۇ سۆزىدە ئۆزىنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىغا قارىتا ئۈمىدى ۋە تەۋسىيەلىرىنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتتى.
دېمەك، ئارىدىن يىگىرمە يىل ئۆتۈپتۇ. بۇ يەردە بەلكى ئەسكەرتىپ ئۆتۈپ كېتىدىغان مۇھىم بىر مەسىلە بار. قىلىنغان پائالىيەت، قولغا كەلتۈرۈلگەن بەزى ئۇتۇقلار بىزنىڭ بېشىمىزنى ئايلاندۇرۇپ قويماسلىقى كېرەك. بىز يامان جىق پائالىيەتلەر قىلدۇق، كۆپ ئۇتۇقلارنىمۇ قولغا كەلتۈردۇق، يەنە نېمە قىلىشىمىز كېرەك؟ دېگەن سوئالنى سوراپ، يېڭى بىر يول تۇتۇشتا پايدا بار، داۋاملىق ئۆزىمىزنى، پىكرىمىزنى يېڭىلاپ تۇرۇشىمىز كېرەك. مېنىڭ تەۋسىيەم بۇ. مەزكۇر باياناتتا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يىگىرمە يىللىقىنى خاتىرىلەشتىكى سەۋەب ھەققىدە مۇنداق ئىبارىلەرنى تىلغا ئالغان، بىز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يىگىرمە يىللىقىنى خاتىرىلەشنى شۇ ۋەجىدىن مۇھىم بىلدۇقكى، خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرى تەرەققىي قىلىپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلدى. مىللىتىمىز يوقىلىش گىردابىغا يۈزلەندى. خەلقئارا ۋەزىيەتتىكى سەلبىي ئۆزگىرىشلەر دەۋايىمىزغا ئېغىر خىرىس ۋە بېسىم پەيدا قىلدى. بۇنداق بىر زاماندا خىتاي زۇلمىغا تېزرەك خاتىمە بېرىش، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئەركىن ئازادلىقى ئۈچۈن يېڭى بىر يول خەرىتىسىنى سىزىپ چىقىش ھەمدە تېخىمۇ زور جاسارەت بىلەن كۈرەش قىلىشنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى ئېنېرگىيەسىنى يارىتىش نۆۋەتتىكى كۈرىشىمىزنىڭ جىددىي ئېھتىياجىغا ئايلاندى.

ۋەزىيەتتە، دۇنيا ۋەزىيىتى تۈپتىن بىر ئۆزگىرىش بولغان. يەنى تېررورىزمغا قارشى خەلقئارالىق بىرلىك سەپ قۇرۇلغان. ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى دۇنيا ئۇيغۇر ياشلىرى قۇرۇلتىيىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تۆت تەشكىلاتنى تېررورىست تەشكىلات دەپ ئېلان قىلغان. ئۇنىڭ ئارقىدىنلا بۇ ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى دۆلەتلەرنىڭكى باشلامچىلىقىدا. ب د ت مۇ بۇ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى ناملىق تەشكىلاتنى خەلقئارا تېررورىستلار تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن. مۇشۇنداق بىر ناھايىتى پايدىسىز بىر ۋەزىيەت بولۇۋاتاتتى.
ئۇ سۆزىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ھازىرغىچە قولغا كەلتۈرگەن بەزى ئۇتۇقلارنى تىلغا ئېلىپ ئۆتتى.
ئىككى مىڭ تۆت قۇرۇلغان ۋاقتىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دەسلەپ قەدەمدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئەڭ چوڭ بىزنىڭ ئىستراتېگىيەلىك پىلانلىرىمىزنىڭ بىرى شۇ بىرىنچى باسقۇچتا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى خەلقئارالاشتۇرۇشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، بۇ ئىستراتېگىيەلىك پىلان ئوتتۇرىغا قويۇلغان ۋە مۇشۇ پىلاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى مەقسەت قىلغان ھالدا شۇ بويىچە ھەرىكەت ئېلىپ بارغان. قىسقىغىنە ئون بەش يىل ئىچىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بۇ مەقسىتىگە يەتتى. ھازىر ئۇيغۇر مەسىلىسى رەسمىي خەلقئارالىق بىر مەسىلىگە ئايلاندى ۋە ئىككى مىڭ تۆتىنچى يىلى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلۇپ، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى كەلگەن ۋاقتىدا پارىژدا چاقىرىلغان بەشىنچى نۆۋەتلىك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى ھازىرقى رەئىس دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنىڭكى رەسمىي خەلقئارالاشقانلىقىنى رەسمىي جاكارلىغان بولدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتىدا يەنە مۇنداق دېيىلگەن، بۈگۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە تەرەققىياتى ئۈچۈن زور ھەسسىلەر قاتقان بەزى ۋەتەنپەرۋەر زاتلىرىمىز بىز بىلەن مەڭگۈلۈك ۋىدالاشتى. يەنە بەزىلىرى ئىككىنچى سەپكە چېكىندى. مىللىي دەۋايىمىزغا ھەسسىلەر قېتىپ كەلگەن بۇ تەۋەررۈك ئۇستازلىرىمىزنىڭ ئەجرىگە تەشەككۈرلىرىمىزنى بىلدۈرۈش، پىداكار سەپداشلىرىمىز بىلەن كېلەچەك ھەققىدە پىكىرلىشىش، جاسارەتلىك ئىزباسار ئەۋلادلىرىمىزغا مىللىي ئىرادىمىز ھەققىدە يەنە بىر قېتىم دەرس بېرىش، شۇنداقلا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ يىگىرمە يىللىق مۇساپىسىگە بىر قاراپ چىقىپ، تەجرىبە ساۋاقلارنى يەكۈنلەش مەقسىتىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرۇلۇشىدىن ھازىرغىچە خىزمەت قىلغان بارلىق رەھبەرلەر، ۋەكىللەر، قوللىغۇچىلار ۋە چەت ئەللىك دوستلىرىمىزنىڭ ئىشتىراكىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى، بەشىنچى كۈنلىرى ميۇنخېندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قۇرۇلغانلىقىنىڭ يىگىرمە يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلدۇق. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنىڭ يىگىرمە يىللىقىنى خاتىرىلەشنى قارار قىلغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

تۈركىيە پايتەختى ئەنقەرەدىكى ئىلمىي تەتقىقات ئىنستىتۇتى تۈركىي خەلقلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ھەققىدە ھەر ئايدا بىر دوكلات ئېلان قىلىدىغان تەتقىقات ئورگىنىدۇر. مەزكۇر ئورگاننىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى دېكابىر ئېيىدىكى مۇھىم ۋەقەلەر دوكلاتىدا ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەزىيىتى مۇھىم نۇقتا قىلىنغان. دوكلاتتا خەلقئارادىكى ئەيىبلەشلەر ۋە كۈچلۈك بېسىملارغا قارىماستىن، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنىڭ يەنىلا داۋام قىلىۋاتقانلىقى، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا يېڭى ۋاسىتىلەرنىڭ قوشۇلۇۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر.
ئەنقەرەدىكى ئاكادېمىيەلىك تەتقىقات ئىنستىتۇتى دەپ ئاتالغان مەخسۇس تۈرك دۇنياسى ئىلمىي تەتقىقات ئورگىنى تۈرك دۇنياسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى دېكابىر ئېيىدىكى مۇھىم ۋەقەلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىگە ئائىت دوكلاتىنى ئېلان قىلدى. بۇ قېتىملىق دوكلاتتا دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ شۇنچە بېسىمىغا قارىماستىن، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى، ئىرقىي قىرغىنچىلىققا يېڭى ۋاسىتىلەرنىڭ قوشۇلغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ھەر ئاي بىر قېتىم ئېلان قىلىنىدىغان ئايلىق دوكلاتتا تۈركىيە، ئەزەربەيجان، قازاقىستان، ئۆزبېكىستان، قىرغىزىستان، تۈركمەنىستان ۋە شىمالىي سەيپرۇس تۈرك جۇمھۇرىيىتى قاتارلىق تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرى قاتارىدا ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەزىيەتكىمۇ مەخسۇس سەھىپە ئاجرىتىلغان. ئۇنىڭدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت تەشكىل قىلىدىغان كەڭ كۆلەملىك زىيانكەشلىكىنىڭ ئىزچىل داۋاملىشىۋاتقانلىقى، ئۇيغۇر بالىلارنىڭ خىتايچە مائارىپ ۋە تەربىيە ئارقىلىق خىتايلاشتۇرۇلۇۋاتقانلىقى، بۇ ھەقتە ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا سىن كۆرۈنۈشلەرنىڭ ئاشكارىلانغانلىقى بايان قىلىنغان. دوكلاتتا خىتاينىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى تېزلىتىش ئۈچۈن قايتىدىن لوپنوردىكى يادرو قوراللىرى يەر ئاستى سىناق قۇرۇلۇشىنى مەخپىي كېڭەيتىۋاتقانلىقىغا ئورۇن بېرىلگەن. دوكلاتتا ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مىللەتلەرنىڭ بەختلىك تۇرمۇش كۆچۈرۈۋاتقانلىقى توغرىسىدا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقىتىلغان خەۋەرلەرنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ئېلان قىلغان دوكلاتلار ئارقىلىق يالغان ئىكەنلىكىنىڭ ئىسپاتلانغانلىقى بايان قىلىنغان. دوكلاتتا يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېسىم ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇنى دۇنيا جامائەتچىلىكىگە ئاڭلىتىش ئۈچۈن توققۇزىنچى دېكابىر ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق كۈنىدە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا ئېلىپ بېرىلغان پائالىيەتلەر ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولغان ئىلھام توختىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق نوبېل تىنچلىق مۇكاپاتىغا نامزات كۆرسىتىش پائالىيەتلىرىگىمۇ ئورۇن بېرىلگەن. قىسقىسى دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىر ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى بىلدۈرۈلگەن. مەزكۇر ئىلمىي تەتقىقات ئىنستىتۇتى تەييارلىغان دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلەن مەزكۇر دوكلاتنىڭ شەرقىي تۈركىستان بۆلۈمىنى تەييارلىغان مۇتەخەسسىس ئەلچىن ياۋۇز ئەپەندى بىلەن تېلېفون سۆھبىتى ئېلىپ باردۇق. Elçin Yavuz Efendi mundaq dedi.
Doğu Türkistan Türklüğün kanayan yarasıdır. Doğu Türkistan Çin emperyalizmi altında inleyen Uygur Türkü milletdaşlarımızın kanayan yarasıdır. Dolayısıyla bizim kanayan yaramızdır. Doğu Türkistan gündeme olmayan bir Türk milletisi düşünemez.
Şarkı Türkistan Türk dünyasının kanayan yarısıdır. Şarkı Türkistan Xitayının zulma astidagi zimindir. Şarkı Türkistansız Türk dünyası bo'lmaydi. شۇڭا بىز ھەر ئايلىق دوكلاتىمىزدا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارغا قىلىنىۋاتقان ھەر تەرەپلىمىلىك زىيانكەشلىكلەرگە ئورۇن بېرىۋاتىمىز. بۇ ئايلىق سانىدىمۇ شەرقىي تۈركىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئالاھىدە ئورۇن بەردۇق. ئۇ يەنە تۈرك دۇنياسى دوكلاتى ناملىق ئايلىق دوكلاتنى چىقىرىشتىكى مەقسىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى.
Bu raporu çıkarma amacımız genel olarak yerel medyada ya da ulusal medyada ya da uluslararası medyada bağımsız Türk Cumhuriyetleri ile alakalı birçok yayın yapılıyor. Fakat Türk dünyası kavramı sadece bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin olduğu yerlerle sınırlı değildir. Turancılığımız Türk milletinin yaşadığı her yeri içinde almakta.
Bu dokulatni ilan qilishdiagi maqsadimiz تۈركىيەدىكى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە ۋە دوكلاتلاردا مۇستەقىل تۈرك جۇمھۇرىيەتلىرىگە ئورۇن بېرىلىۋاتىدۇ. ئامما تۈرك دۇنياسى ئۇقۇمى پەقەتلا مۇستەقىل تۈرك دۆلەتلىرى بىلەن چەكلىنىپ قالماسلىقى كېرەك. بىز تۈرك مىللىيەتچىلىرىنىڭ تۈرك دۇنياسى ئۇقۇمى تۈركىي مىللەتلەر تۇرۇۋاتقان ھەممە جاينى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا بىز تۈركىي خەلقلەرنىڭ مەسىلىلىرىگە كۆڭۈل بۆلۈشىمىز كېرەك. تۈرك دۇنياسى ئۇقۇمى تۈركىيە، ئەزەربەيجان، ئۆزبېكىستان، قازاقىستان، قىرغىزىستان ۋە تۈركمەنىستان قاتارلىق مۇستەقىل دۆلەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپلا قالماي، شەرقىي تۈركىستان، قىرىم، موسۇل ۋە كەركۈك دېگەن جايلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا بىز ھەر ئاي يۇقىرىدىكى دۆلەت ۋە رايونلارنىڭ كۈن تەرتىپىدىكى مەسىلىلەر توغرىسىدا دوكلات تەييارلاپ ئېلان قىلىۋاتىمىز. بۇ دوكلاتنى تەييارلاشتىكى ئەڭ مۇھىم مەقسىتىمىز بېسىم، ئاسسىمىلاتسىيە ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان تۈركىي خەلقلەرنىڭ دەردىنى تۈركىيە ھۆكۈمىتى ۋە جامائەتچىلىكىگە ئاڭلىتىشتىن ئىبارەت. تۈركىيە تۈرك جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن بولغان سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە تىجارەت مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇ دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلمەكتە. شۇڭا تۈركىيەدە نۇرغۇن ئۇنىۋېرسىتېتلاردىكى تەتقىقات مەركەزلىرى بۇ خىل دوكلاتلارنى چىقارغاندا پەقەتلا مۇستەقىل دۆلەتلەر توغرىسىدا توختىلىدۇ. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەخپىسىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلخەمىت ئەپەندى بۇ دوكلاتتا ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتىگە ئورۇن بېرىشىنىڭ زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
تۈركىيەدە نۇرغۇن ئۇنىۋېرسىتېتتا ياكى باشقا تەتقىقات ئورگانلىرىدا تۈرك دۇنياسىغا ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تەتقىقاتلار ئېلىپ بېرىلغان بولسىمۇ، بۇلارنىڭكى بىر قىسمى تارىخىي تەتقىقاتلار، يەنە بىر قىسمى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دۆلىتىنىڭكى تەشۋىقاتنى ئاساس قىلغان خاراكتېرلىك تەتقىقاتلار. ئەمدى بۇ ژۇرنالدا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى بىر قەدەر ئوبيېكتىپ بىر شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇلۇپتۇ. بۇ تۈركىيەدىكى يۈزلىنىش جەھەتتىن ناھايىتى مۇسبەت. بىر تەرەققىيات دەپ كۆرەلەيمىز، بۇ ژۇرنال تۈرك دۇنياسىنىڭكى مۇستەقىل دۆلەتلەر ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەر ياشاۋاتقان يەرلەردىكى ھەممە يەرگە كەڭ تارقىتىلىدىغان بىر ژۇرنال بولغاچقا، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ، يەنى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭكى بىلىنىشى، ئىلمىي ئاساستا شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى، ئۇ يەردىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باشقا ھەر خىل قانۇنسىزلىقلارنىڭكى زۇلۇمنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى ۋە بۇنىڭغا قارشى قانداق تەدبىرلەرنى قوللىنىش توغرىسىدا بىزگە ناھايىتى پايدىلىق بىر باشلانغۇچ دەپ قاراشقا بولىدۇ.
ئەنقەرەدىكى مەزكۇر ئىلمىي تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ دوكلاتىدا ئۇيغۇرلاردىن سىرت گرېتسىيە، شىمالىي ئىراق، رۇسىيە فېدېراتسىيەسى، قىرىم يېرىم ئارىلى ۋە سۈرىيەدىكى تۈركىي خەلقلەر دۇچار بولۇۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىگىمۇ مەخسۇس سەھىپە ئاجرىتىلغان. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

مەلۇم بولۇشىچە، بۇ قېتىمقى نامايىش BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى يەر شارىۋى كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى قەرەللىك تەكشۈرۈش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ قىرىق بەشىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى مەزگىلىدە ئېلىپ بېرىلىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ باياناتچىسى غەيرى قۇرباننىڭ بىلدۈرۈشىچە، نامايىشنىڭ مەقسىتى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ BDTدا ئېچىلىدىغان بۇ يىغىن مەزگىلىدىمۇ ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى

جەنۋەدىكى BDT باش شتابى ئالدىدا كەڭ كۆلەملىك بىرلەشمە نامايىش ئۆتكۈزۈشكە چاقىرىق قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ بۇ ھەقتىكى باياناتىدا مۇنداق دېيىلگەن، چەت ئەللەردە ياشاۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ۋەتەندە جىددىي ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچار بولۇۋاتقان ئەزىز خەلقىمىزنىڭ تۈرمىلەردە، جازا لاگېرلىرىدا، مەجبۇرىي ئەمگەك مەيدانلىرىدا جان بەرگەن ئەزىز شېھىتلىرىمىزنىڭ ئىچكى ئەزالىرى سۆكۈپ ئېلىنىپ،

بۇ قېتىمقى نامايىش BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى يەر شارىۋى خاراكتېرلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى قەرەللىك تەكشۈرۈش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ قىرىق بەشىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى چاقىرىلىدىغان بىر پەيتتە ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقى مەلۇم. خىتاي ھاكىمىيىتى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى جىنايى قىلمىشلىرىنى ئاقلاش ۋە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كۆزىنى بوياش

خىتاينىڭ بۇ ھىيلە نەيرەڭلىرىنى بې دې تې ۋە خەلقئارا ئاخباراتلارغا بىلدۈرۈش زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
مۇنى مۇشۇ خىتايدىكى ئىنسان ھەقلىرى ۋەزىيىتى بەش يىلدا بىر قېتىم كۆزدىن كەچۈرۈلۈپ چىقىدىغان پەۋقۇلئاددە مۇھىم ۋە ئاچقۇچلۇق بىر پەيتتە خىتاي ھاكىمىيىتى ناھايىتى زور كۆلەمدە بىر دېلېگاتسىيون ۋەكىللەر ئۆمىكى تەشكىللەپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوققا چىقىرىش ئۇيغۇرلارنى سۆزلىتىش ئارقىلىق ئۇ يەردىكى ئەھۋالنىڭكى دۇنيا جامائەتچىلىكى بىلگەن شەكىلدە ئەمەسلىكىدىن ئىبارەت مۇنداق بىر ساختا رېئاللىقنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش ئۈچۈن قاتتىق ھەرىكەت قىلماقتا شۇنىڭ ئۈچۈن بىز مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇر ۋەزىيىتىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى نەپرەتلىنىدىغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرىدىغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشنى خالايدىغان بارلىق كىشىلەرنى جۈملىدىن ئۇيغۇرلىرىمىزنى، ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنى خىتاي ھاكىمىيىتى شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يوق، ئۇيغۇرلار ياخشى ياشاۋاتىدۇ دېگەن مۇشۇنداق ساختا ئەھۋاللارنى ئوتتۇرىغا چىقىرىۋاتقان ۋاقتىدا، يوقاپ كەتكەن، ئۆلۈپ كەتكەن قېرىنداش، تۇتقۇن قىلىنىپ كەتكەن قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى رەسىملىرى بىلەن ۋە ئۇلارنىڭكى ئاھۇ-زارلىرىنى ئەشەدە ئاڭلىتىپ، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى بۇ مۇھىم ئۆتكەلدىن، ئۆتەمەسلىكىگە بىز ھەرىكەت قىلىشىمىز كېرەك.
بۇ قېتىمقى نامايىش بىلەن بىرگە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يەنە BDT يىغىنى باشلىنىدىغان يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار كۈنى ۋە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىدىن ھېساب سورىلىدىغان يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنلىرى BDT بىناسىنىڭ ئالدىدىكى مەيداندا شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدىكى تۇتقۇنلارنىڭ رەسىملىرىنى ئاساس قىلغان ئۈچ كۈنلۈك رەسىم كۆرگەزمىسى ئاچىدىكەن. BDT دا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسى ھەققىدە ئاخبارات ئېلان قىلىش ۋە گۇۋاھلىق يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، خەلقئارا ئاخباراتلارغا بايانات ئېلان قىلىدىكەن. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن گوللاندىيەدىكى جازا لاگېر شاھىدى قەلبىنۇر سىدىق خانىممۇ سىنلىق بايانات ئېلان قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ باياناتىدا پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان، تۈركىستانلىقلارنىڭ ھۆر، ئەركىن، مۇستەقىل ياشاش ھوقۇقى ۋە ئەزىز ۋەتىنىمىزنىڭ مۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈش دەۋاسى ئىكەنلىكى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. شەرقىي تۈركىستان داۋاسى يالغۇز بىرەر تەشكىلات ياكى شەخسنىڭ داۋاسى ئەمەس. ئۇ پۈتۈن شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ ھۆر، ئەركىن، مۇستەقىل ياشاش ھوقۇقىنى، مۇھىمى ئەزىز ۋەتىنىمىزنىڭ مۇستەقىللىقىنى قولغا كەلتۈرۈش داۋاسى. شۇڭا مەن بۇ نامايىش چاقىرىقى ئېلان قىلغاندىن كېيىن دەرھال ئاۋاز قوشۇپ سىنلىق بايانات ئېلان قىلدىم. خىتاي ھۆكۈمىتى ھەر قېتىمقى تەكشۈرۈشلەردە ھازىرغىچە دۇنيا جامائىتىنىڭ كۆزىنى بوياپ كەلدى. ئۇيغۇر مۇھاجىرىتى بۇنى تونۇپ يېتىش كېرەك ۋە بۇنداق بىر ھالقىلىق پەيتتە بۇ چاقىرىق ئاكتىپ ئاۋاز قوشۇپ، خىتاي BDT دا ھېساب بېرىدىغاندا دۇنيا ئاخباراتىغا بىزمۇ بار مايەردە دەپ ئۆزىمىزنى كۆرسىتىشىمىز، ۋەتەندىكى تۈرمىلەردە، لاگېرلاردا جان تالىشىۋاتقان خەلقىمىزنىڭ ھېسابىنى سورىشىمىز كېرەك. جازا لاگېر شاھىتلىرىدىن فىرانسىيەدىكى گۈلباھار خاتىۋاجى خانىممۇ ئىنكاس قايتۇرۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تارىختىن بۇيان ھىيلە مىكىر، سۇيىقەست ۋە ئالدامچىلىقلىرىنى توختاتمىغانلىقىنى، بولۇپمۇ مۇشۇنداق ۋاقىتتىمۇ دۈشمەنگە قارشى بىرلىك سەپتە تۇرالمىغانلارنىڭ تارىخ ئالدىدا، كەلگۈسىدە ۋەتەن خەلق ئالدىدا جاۋابكار بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى تارىختىن بۇيان ھىيلە مىكىرلىرىنى، سۇيىقەستلىرىنى، ئالدامچىلىقلىرىنى توختاتقىنى يوق. سىياسەت بوشىدى دەپ ياكى بولمىسا ئۇ تەشكىلات بۇ تەشكىلات دەپ دۈشمەنگە قارشى سەپتە بىرلىكتە تۇرالمىغانلار تارىخ ئالدىدا، كەلگۈسىدە ۋەتەن مىللەت ئالدىدا جاۋاب بېرىمىز. ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىمىزنى ئۇنۇتمايلى. نامايىش بىلەن نېمىنى ھەل قىلغىنى بولاتتى دېيىشىڭلار مۇمكىن. توغرا. نامايىش بىلەن ۋەتەن ئازاد قىلغىنى بولمايدۇ. ئەمما مەۋجۇتلۇقىمىزنى دۇنيادا ئېزىلىۋاتقان، قىرغىن قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇردىن ئىبارەت بىر مىللەتنىڭ بارلىقىنى دۇنيانىڭ، خەلقئارا ئاخباراتنىڭ ئېسىگە سالغىنى بولىدۇ. خىتايغا تىز پۈكمەيدىغانلىقىمىزنى بىزنىڭمۇ ئۆزىمىزنىڭ مۇستەقىل دۆلىتىنى قۇرۇپ ياشاش ئارزۇيىمىزنىڭ بارلىقىنى دۇنياغا جاكارلىغىنى بىلدۈرگىلىگىنى ئىپادە قىلغىنى بولىدۇ. BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ يەر شارىۋى خاراكتېرلىك قەرەللىك تەكشۈرۈش خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئىككىنچى كۈنىدىن ئىككىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى كۈنىگىچە جەنۋەدىكى باش شتابىدا چاقىرىلىدىغان قىرىق بەشىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى جەريانىدا خىتاينىڭ ئۆتكەن بەش يىللىق كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسى كۆزدىن كەچۈرۈلىدىكەن. بۇ پروگرامنى شىۋېتسارىيەدىن ھەبىبۇللا ئىزچى تەييارلىدى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.